ກ່ຽວກັບວີຊາຄູ່ຄອງຄູ່ຮັກກັນໃນຍາມໂຄວິດ-19 ມັນເປັນແນວໃດ ແລະ ຍາກຊາປານໃດ ການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການເດີນທາງ ຫຼື ໄປມາຕ່າງໆ ແລະ ການຈຳຕ້ອງຢູ່ຫ່າງກັນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ກະທົບກະເທືອນຊັກຊ້າກ່ຽວກັບການຈະໄດ້ວີຊາຕ່າງໆ ທັງກໍລະນີທີ່ຮ້ອງຂໍເອົາວີຊາຕ່າງໆ ໃນເມື່ອຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍແລ້ວ ແລະ ຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ນີ້ແມ່ນອີງຕາມສະຖາບັນ Migration Institute of Australia ສຳລັບປີກາ ນ 2018-19 ການໃຫ້ວີຊາດັ່ງກ່າວ ຄືວີຊາຄູ່ຄອງຄູ່ຮັກກັນ ມີຢູ່ວ່າ ມີພຽງແຕ່ 50 ເປີເຊັນຂອງຄົນທີ່ຮ້ອງຂໍໄດ້ຮັບວີຊານັ້ນ ຍານາງ ແມັກກີ ທາຟີ ເປັນນັກກົດໝາຍ ແລະ ນາຍໜ້າການເຂົ້າເມືອງອົດສະເຕຣເລຍ ຢູ່ທີ່ AHWC Immigration Lawyers ຍາ ນາງເວົ້າວ່າ ເວລາທີ່ໃຊ້ເພື່ອພິຈາລະນາເບິ່ງການຮ້ອງຂໍພາຍໃຕ້ແບບ Subclass 309 ເອົາວີຊາສຳລັບຄູ່ທີ່ຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຖືກກະທົບກະເທືອນ ຄືຊັກຊ້າໄວ້ຍ້ອນໂຄວິດ-19 ນີ້ແມ່ນວ່າໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ ການຊັກ ຊ້ານັ້ນທະວີຂຶ້ນໄປເປັນເຖິງ 18 ເດືອນ ທ່ານ ຈອນ ຮູຣິເກນ ຜູ້ອຳນວຍການຂັ້ນແຫ່ງຊາດອົດສະເຕຣເລຍຂອງສະຖາບັນ Migration Institute of Australia ເວົ້າວ່າ ຈຳນວນວີຊາສຳລັບຄູ່ຊີວິດ ຄື Partner Visa ທີ່ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ໃນປີການປີນີ້ ມີພຽງ ແຕ່ 50 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ທີ່ລໍຖ້າ ເປັນຄົນທີ່ໄດ້ຮັບວີຊານັ້ນ ຍານາງ ທາຟີ ເວົ້າວ່າ ຄວາມບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີ ແລະ ການຂາດເຂີນຄວາມແຈ້ງຂາວກ່ຽວກັບຜົນຂອງການພິຈາລະນາເບິ່ງວີຊາ ເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າ ຂອງຍານາງມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ຄວາມກັງວົນຈິດໃຈ ຍ້ອນບໍ່ສາມາດມາຢ້ຽມຢາມຄູ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຫຼື ທີ່ຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ອີງຕາມທ່ານ ຈອນ ຮູຣິເກນ ແມ່ນວ່າ ຄົນໃນຕ່າ ງປະເທດທີ່ຮ້ອງຂໍເອົາ Partner Visa ແມ່ນຍັງສາມາດເຂົ້າມາຍັງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍໄດ້ຢູ່ ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດຮ້ອງຂໍເອົາວີຊາມາຢ້ຽມຢາມ ຄື Visitor Visa ເຖິງສະຖານທູດອົດສະເຕຣເລຍ ພະແນກ Australian Border Force ເພື່ອຈະເ ດີນທາງມາຍັງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ໃນຖານເປັນຄູ່ຂອງຄົນທີ່ເປັນຄົນອົດສະເຕຣລຽນ ຫຼື ຄົນທີ່ມີສິດຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຢ່າງຖາວອນ ທັງທ່ານ ຮູຣິເກນ ແລະ ຍານາງ ທາຟີ ເວົ້າວ່າ ຕົນເຫັນວ່າ ມັນຍາກຊາຢ່າງມາກມາຍ ທີ່ຜູ້ທີ່ຖືວີຊາຈະມາແຕ່ງດອງຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ຍົກເວັ້ນເພື່ອເດີນທາງມາຍັງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍໃນຍາມໂຄວິດ-19 ເມື່ອທີ່ຍານາງ ທາຟີ ມີຄວາມຫ່ວ ງໃຍ ຍານາງເວົ້າວ່າ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບວີຊາຄູ່ໝັ້ນ Fiancé Visa ແລ້ວ ຈະຕ້ອງເລີ່ມເຮັດການຮ້ອງຂໍໃໝ່ໝົດ ອີກໃໝ່ ເມື່ອການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຖືກຍົກເລີກແລ້ວ ແຕ່ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ມັນເປັນຄວາມຫວັງທີ່ດີຢູ່ ແຕ່ຄ ວາມຈິງອັນໜຶ່ງມີຢູ່ວ່າ ມັນບໍ່ງ່າຍດາຍທີ່ຄູ່ຄອງໃນຕ່າງປະເທດຈະໄດ້ມາຍັງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ທ່ານ ລູຊີອາໂນ ເປັນຄົນເລືອດຄົນເປຣູ ແລະ ຄູ່ຂອງທ່ານທີ່ມີຊື່ວ່າ ດຣູ ຮ້ອງຂໍວີຊາ Partner Visa ໃຫ້ແກ່ທ່ານໃນຄາ ວ 5 ປີກ່ອນນີ້ ດຣູ ເປັນຄົນອົດສະເຕຣລຽນ ຍ້ອນທີ່ທ່ານ ລູຊີອາໂນ ຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍເກີນກຳນົດວີຊາຂອງທ່ານ ກ່ອນທີ່ຈະພົບກັບ ດຣູ ແມ່ນວ່າການຮ້ອງຂໍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຖືກຮັບຮູ້ໃນຕອນຕົ້ນ ໆ ແລ້ວກໍລະນີຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຖືກສົ່ງເຖິງຄະນະກຳມະການການອຸທອນ ຄື Administrative Tribunal ທີ່ຮຽກກັນໂດຍຫຍໍ້ໆວ່າ AAT ເພື່ອໃຫ້ລື້ມພິຈາລະນາເບິ່ງໃໝ່ກໍລະນີຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແຕ່ແລ້ວ ການຮ້ອງຂໍຂອງພວກເຂົາເ ຈົ້ານັ້ນກໍຂຶ້ນໄປຮອດໄປເຖິງສານຂັ້ນແຫ່ງຊາດ ຄື Federal Circuit Court ແຕ່ຊ້ຳຜັດວ່າ ການຮ້ອງຂໍນັ້ນກະດອນກັບຄືນໄປຢູ່ໃນກຳມືຂອງຄະນະກຳມະການ AAT ອີກໃໝ່ ປານວ່າເຂົ້າວົງວຽນຝັ່ງທົນໃນກຸງເທບພະມະຫານະຄອນ ແຫ່ງປະເທດໄທເອົາໂລດ Drew ຊີ້ແຈງວ່າ ຄົນທັງຫຼາຍຄິດວ່າມັນເປັນພຽງແຕ່ປະກອບຄຳຮ້ອງຂໍສອງໜ້າເຈ້ຍຊື່ໆ ແຕ່ມັນເປັນວິທີການອັນຍືດຍາວ ແລະ ພວກເພິ່ນສາມາດມອງເບິ່ງຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງໃສ່ນຳ ເ ຊັ່ນ ຕຽງນອນຂອງເຮົາແມ່ນຊະນິດໃດ ເຮົາໃຊ້ແປງຖູແຂ້ວແນວໃດ ແລະ ພວກເພິ່ນກໍສາມາດມອງເບິ່ງ SMS ຂອງເຮົາ ສາມາດກວດເບິ່ງການໂທລະສັບໃນເວລາຜ່ານມາຂອງເຮົາ ມອງເບິ່ງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ແລະ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເຮົາຄິດ ທ່ານ Hourigan ເວົ້າວ່າ ການຮ້ອງຂໍທີ່ໄດ້ຜົນກໍຂຶ້ນກັບວິທີການທີ່ເຮົາຊີ້ແຈງອະທິບາຍຄວາມສຳພັນຂອງເຮົາ ກັບຄູ່ຄອງຂອງເຮົາ ອີງຕາມຍານາງ Taaffe ເມື່ອໃບຄຳຮ້ອງຂອງເຮົາຖືກຍື່ນ ແລ້ວ ເອກະສານອື່ນໆຕ່າງໆ ດັ່ງໜັງສືຢັ້ງຢືນຂອງຕຳຫຼວດ ການກວດສຸຂະພາບກໍເປັນສິ່ງທີ່ທາງການອົດສະຕຣາເລຍຕ້ອງການ ຍານາງກໍຊີ້ແຈງອະທິບາຍອີກວ່າ ການກະຕຽມເອກະສານຕ່າງໆບໍ່ເປັນສິ່ງ ທີ່ງ່າຍດາຍເລື້ອຍໆໄປໃນເວລາອັນປົກກະຕິ ແລະ ມັນຍາກຊາໃນຍາມໂຄວິດ-19 ສຳລັບທີ່ຜູ້ຮ້ອງຂໍຈະຈັດແຈງ Biometric Data ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນນອກປະເທດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ Biometric Data ແມ່ນຂໍ້ມູນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງກ່ຽ ວກັບເຮົາທີ່ມີຢູ່ໃນຄອມພິວເຕີ ເຊັ່ນວ່າ ລາຍຕີນລາຍມື ຮູບພາບ ຕຳໜິ ຊື່ສຽງຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ Drew ຢ່າງແຮງກ້າສະເໜີໃຫ້ເຮົາຕ້ອງມີຂໍ້ມູນ ແລະ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃຫ້ຖືກຕ້ອງດີໆທຸກຢ່າງ ຈາກແຕ່ຕອ ນຕົ້ນໆຂອງການກະທຳການຮ້ອງຂໍ ໃນນາມສ່ວນຕົວຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ ທີ່ໄດ້ຊົດຊ່ວຍບາງຜູ້ບາງຄົນກະທຳການຮ້ອງຂໍເອົາຄົນມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢ່າງຖາວອນຈາກຕ່າງປະເທດ ແມ່ນວ່າຂ້າ ພະເຈົ້າກໍເຫັນວ່າການມີເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຖືກຕ້ອງດີໆ ແລະ ງາມໆ ແມ່ນເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍແທ້ໆ ເພາະຖ້າຫາກວ່າຂາດເຂີນບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາຕ່າງໆຕ າມມາ ແລະ ຊັກຊ້າການຮ້ອງຂໍໄວ້ອີກດ້ວຍ ເຊັ່ນ ການແປໜັງສືທີ່ເປັນພາສາລາວມາເປັນພາສາອັງກິດ ກໍແມ່ນວ່າຕ້ອງຖືກແປດີໆ ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານໂດຍສະເພາະ ເຊັ່ນວ່າ ການແປພາສາລາວເປັນພາສາອັງ ກິດມັນບໍ່ແມ່ນຂອງງ່າຍ ລອງແປເບິ່ງດູ ອາຊີບເປັນຄົນແປງລົດຕອກໆ ໃຫ້ທ່ານແປລົດຕອກໆເປັນພາສາອັງກິດເບິ່ງດູ ຄົງມີບັນຫາ ເຂົ້າ Google ເບິ່ງດູ ແລ້ວຄົ້ນຫາ Tok Tok Vehicle ຫຼືວ່າ Tok Tok Car ເບິ່ງດູວ່າມັນຈະເປັນແນວໃດ ພະ ຍາດໂຄວິດ-19 ອາດສ້າງບັນຫາມາກມາຍແກ່ຜູ້ທີ່ຮ້ອງຂໍເອົາວີຊາຕ່າງໆ ແຕ່ສຳລັບທ່ານ Luciano ແລ້ວ ທ່ານຂໍຂອບອົກຂອບໃຈທີ່ທ່ານສາມາດຢູ່ກັບ Drew ຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍໄດ້ ແລະ ເຮັດວຽກເຮັດການໄດ້ໃ ນໄລຍະນີ້ ອີງຕາມຍານາງ Taaffe ກະຊວງ Department of Home Affairs ທີ່ກໍຄວບຄຸມການເຂົ້າເມືອງອົດສະເຕຣເລຍ ຈະບໍ່ພິຈາລະນາເບິ່ງການຮ້ອງຂໍ ຈົນວ່າການຮ້ອງຂໍນັ້ນຖືກຍື່ນແລ້ວຈຸກຳນົດເວລາທີ່ໃບຄຳຮ້ອງນັ້ນຕ້ອງລໍຖ້າ ຍົກ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນວ່າ ຕ້ອງລໍຖ້າ 28 ເດືອນ ກໍແປວ່າມັນຈະຖືກພິຈາລະນາເບິ່ງພາຍຫຼັງເດືອນທີ 28 ນັ້ນ ນີ້ເປັນຄວາມຍາກຊາສຳລັບຜູ້ຮ້ອງຂໍ ຍ້ອນທີ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າມີພຽງແຕ່ບໍ່ສາມາດຫາເອົາຄວາມຊີ້ແຈງໃດໆ ຈາກກະຊວງກວດຄົນເຂົ້າເມືອງອົດສະຕຣາເລຍໄດ້ ໃນແງ່ນີ້ ຍານາງ Taaffe ແລະ ທ່ານ ຮູຣິແກນ ສະເໜີວ່າ ວິທີການອັນດີເລີດ ທີ່ສຳລັບຈະເຮັດຈະກະທຳ ແມ່ນ ໃນເວລາດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ເອົາຫຼັກຖານການສະໜັບສະ ໜູນຄ້ຳຈູນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການຮ້ອງຂໍຂອງເຮົານັ້ນ ໄປໃຫ້ທາງການອົດສະຕຣາເລຍນັ້ນຢູ່ຕໍ່ໄປ ຍານາງ Taaffe ແນະນຳໃຫ້ຜູ້ທີ່ຮ້ອງຂໍເອົາວີຊາ Partner Visa ຈົ່ງໄປລົງທະບຽນຄວາມສຳພັນ ທີ່ຮຽກວ່າ de facto ຂອງພວກເຂົາເ ຈົ້າໄວ້ກັບທາງການໃນລັດທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າອາໄສຢູ່ ເພື່ອທະວີໂອກາດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະໄດ້ວີຊານັ້ນ ແລະ ອາດໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນບາງສິ່ງບາງຢ່າງໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ຄວາມສຳພັນ de facto ແມ່ນການຢູ່ກິນນ ຳກັນແບບຜົວເມຍ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ສົມລົດກັນ ອັນວ່າທ່ານ Luciano ຄົນເລືອດເປຣູນັ້ນ ສາມາດໄດ້ຮັບສິດ ເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍໄດ້ຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ໃນຖານເປັນພໍ່ຄົວໃຫຍ່ ຄືຜູ້ກ່ຽວຖືວີຊາ Bridging Visa ທ່ານເຊື່ອ ວ່າ ຕາບໃດທີ່ທ່ານມອງໄປໃນແງ່ທີ່ຈົບດີ ແມ່ນວ່າໃນທີ່ສຸດ ທ່ານຈະໄດ້ວີຊາທີ່ທ່ານຮ້ອງຂໍເອົານັ້ນ ແຕ່ ດຣູ ຫວັງວ່າໃນທີ່ສຸດ ຕົນຈະໄດ້ຮັບຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງພວກເ ຂົາເຈົ້າ